ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ກັບມາພົບກັນອີກກັບເພງລາວສະໄໝປະຈຳແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນໄດ້ຈັດຫາມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນ ຮັບທ່ານຜູ້ຟັງ ເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອາທິດກາງເດືອນກັນຍາມື້ນີ້ ວັນນະສອນຈະມາຈັດເພງ ຢາກຝາກຄວາມຮັກ ຂອງສິລະປິນໜຸ່ມຈາກ ສປປ ລາວ ອັດຕະພົນ ຄົນວຽງ ທີ່ທ່ານ ສີເມືອງ ເຄືອງມາລາ ຜູ້ຟັງຈາກຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ່ຂຽນເຂົ້າມາຂໍຟັງ ແລະ ວັນນະສອນກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານ ສີເມືອງ ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມລາຍການ VOA ຂອງພວກເຮົາຢູ່ສ ະເໝີມາ

ຈົ່ງໄດ້ເຂົ້າໃຈເສຍທີ ຕາບຊົ່ວຊີວີອ້າຍຮັກນ້ອງນີ້ນາງດຽວ ເພງຕໍ່ໄປນີ້ຂໍຈັດໃຫ້ທ່ານ ລືໄຊ ສຸນທອນນິວາດ ຈາກນະຄອນບອສຕັນ ຜູ້ຟັງທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງ Facebook ເຂົ້າມາ ແລະ ບອກມາວ່າຂໍມອບເພງລາວມ່ ວນໆນີ້ ໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງລາວໃນທົ່ວສາລະທິດ ທີ່ກຳລັງຕິດຕາມຮັບຟັງ VOA ຢູ່ໃນຂະນະນີ້

ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຢາກຈະຟັງນ້ຳສຽງໃສໆຂອງນ້ອງແພັດ ເພັດດາວອນ ອີກຕື່ມ ເພາະສະນັ້ນ ວັນນະສອນຈຶ່ງມາຈັດເພງນີ້ ເພື່ອຂອບໃຈໃຫ້ແກ່ແຟນລາຍການທຸກໆທ່ານ ທີ່ຄອຍຕິດຕາມຮັບຊົມລາຍການວິທະ ຍຸກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານທາງ Facebook Live ໃນທຸກໆວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພຸດ ອັນມີທ່ານ ເດດອຸດົມ ທ່ານ ສີສຸມັກ ເພັດສະໄໝ ພິດສະກຸນກູ ແລະ ແລະ ຫຼາຍໆທ່ານອີກມາກມາຍ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຝາກໄວ້ ຈັ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ ຕິດຕາມຊົມພວກເຮົາຕໍ່ໆໄປ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຈະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີໆມາຝາກທ່ານຜູ້ຟັງຢູ່ສະເໝີ ນ້ອງແພັດ ເພັດດາວອນ ໄດ້ນຳບົດເພງດັງໃນອະດີດມາຂັບຮ້ອງ ໃໝ່ ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຄອຍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນ້ອງແພັດ ເພັດດາວອນ ໄວ້ປະດັບຢູ່ໃນວົງການເພງຂອງລາວເຮົາຕໍ່ໄປ ຂໍຂອບໃຈຈາກໃຈຈິງ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງນອນຫຼັບສະບາ ຍກັບເພງນີ້ ໜຶ່ງອ້າຍຊາຍດຽວ ນອນຫຼັບຝັນຫວານ